ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆ ຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ ນ້ຳຕານໃນໂລກນີ້ມີຫຼາຍສີດ້ວຍກັນ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ມັນເປັນສີຂາວໆ ມັນເປັນຢາເບື່ອ ຫຼື ອາຫານທີ່ເຮົາມັກຫຼາຍ ຫຼື ບໍ່ ນ້ຳຕານເປັນສິ່ງທີ່ມີລົ ດຊາດຫວານ ມັນເກີດມາໃນທຳມະຊາດ ຄືມີຢູ່ໃນອາຫານບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດຕ້ອງການມັນ ແຕ່ແລ້ວການມີນ້ຳຕານຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຫຼາຍ ຄືຫຼາຍໂພດ ມັນສາມາດເປັນສິ່ງທີ່ສ້າງຄວ າມເສຍຫາຍຢ່າງມາກມາຍ ກະທັ້ງທີ່ສຽງປາກສຽງເວົ້າທີ່ຫວານກໍມີພິດມີໄພເດີທ່ານເອີຍ ຂອງຫວານເປັນອາຫານທີ່ເຮົາມັກຫຼາຍແທ້ໆ ຫຼື ບໍ່ ລອງເບິ່ງບຸນອີສເຕີດູ ຄົນບໍລິໂພກຂອງຫວານຫຼາຍແທ້ໆ ຈົນວ່າ ຊັອກໂກແລັດ ຈັກວ່າອັນໃດກໍຫວານທັງນັ້ນ ພຽງແຕ່ວ່າມັນຫວານລື່ນກັນປານໃດເທົ່ານັ້ນ ອີງຕາມຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆ ໃນການບໍລິໂພກນ້ຳຕານຫຼາຍໂພດແມ່ນມີຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ຈົບບໍ່ດີໃສ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນ ເຮົາ ເຊັ່ນພາໃຫ້ເປັນເບົາຫວານຊະນິດ 2 ເປັນພະຍາດໃນຕັບ ຫຼື ເປັນພະຍາດໃນເສັ້ນເລືອດ ແກຣີ ວິດເຕີ ເປັນສາດສະດາຈານໃນດ້ານການແພດ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ University of Adelaide ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ

ບັນຫາແມ່ນວ່າ ຖ້າຫາກວ່າມັນຖືກເກັບມ້ຽນໄວ້ຢູ່ອ້ອມອະໄວຍະວະ ແລະ ທ້ອງ ມັນຈະເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດັກບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາ ມັນພາໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນເບົາຫວານ ແລະ ພະຍາດເສັ້ນເລືອດ WHO ອົງກ ານສາທາລະນະສຸກໂລກໃຫ້ບໍລິໂພກນ້ຳຕານ 25 ແກຣມຕໍ່ມື້ ສຳລັບຄົນທີ່ເຕັມກະສຽນແລ້ວ ນີ້ແມ່ນປະມານ 6 ບ່ວງກາເຟຕໍ່ມື້ ອີງຕາມ Australian Department of Health ນ້ຳສົ້ມນ້ຳຫວານ soft drink ປ໋ອງໜຶ່ງມີນ້ຳຕານ 9 ບ່ວງກາເຟ ແລະ ນ້ຳໝາກໄ ມ້ກໍບໍ່ດີກວ່າ ນ້ຳສົ້ມນ້ຳຫວານ soft drink ແລະ ນ້ຳໝາກໄມ້ເປັນບໍ່ທີ່ເກີດນ້ຳຕານແກ່ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງຫຼາຍບໍ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ຄົນໄປດື່ມນ້ຳທີ່ຫວານຕ່າງໆນານານັ້ນ

ທ່ານກໍເຕືອນວ່າ ອາຫານທີ່ຄົວແລ້ວ processed food ມີເກືອມາກມາຍຕື່ມໃສ່ ຕົວຢ່າງ ແກງ ຊຸບ ເຂົ້າຈີ່ ແລະ ອື່ນໆ ດັ່ງ cereal ແລະ cooked meat ເຊັ່ນ ສົ້ມໝູ ສົ້ມຊີ້ນຕ່າງໆນານາ Perry Vanikis ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການບໍລິໂພກອາຫານ ຄື nutritionist ເວົ້າວ່າ

ແມ່ນວ່າໃຫ້ຫຼີກລ່ຽງການບໍລິໂພກນ້ຳຕານ ແລະ ເກືອຫຼາຍໂພດ ແລະ ອາຫານທີ່ຂົ້ວແລ້ວ ແລະ ສຳເລັດຮູບ. ອີງຕາມຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງຫຼາຍ ເງື່ອນໄຂເພື່ອສຸຂະພາບອັນສົມບູນດີ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຈະກິນອາຫານທີ່ດີ ເຊັ່ນ ຫຼີກລ່ຽງສິ່ງທີ່ເປັນແປ້ງຄື ຄາໂບໄຮເດຣດ. ພວກເຮົາຕ້ອງກິນຄາໂບໄຮເດຣດ. ເອລີນີ ຊິລກາກິສ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງ Brazen Growth ເປັນຄູທີ່ເຈາະຈົງໃສ່ ການກິນສິ່ງທີ່ຈົບດີໃນອຸດສາຫະກຳຟິດເນັສ ການອອກກຳລັງກາຍ ເວົ້າວ່າ That is another danger where people cut out carbs completely. They are there for a reason to help our body work efficiently. ການບໍລິໂພກຄາໂບໄຮເດຣດ ບໍ່ແມ່ນວິທີການອັນໜຶ່ງອັນດຽວ. ສິ່ງທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເໜີໃຫ້ເຮັດ ແມ່ນໃຫ້ປ່ຽນແປງລີລາຊີວິດ ບໍ່ແມ່ນປ່ຽນແປງການກິນ ແຕ່ກິນສິ່ງທີ່ສະໝ່ຳສະເໝີກັນ. ສາດສະດາຈານ ວິເຕີ ເວົ້າວ່າ